ສະບາຍດີ
ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ເປັນຈັ່ງໃດ
ເອີ ເຈົ້າ ໃນລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາ EP ນີ້ເນາະ ຈະໄດ້ສຳພາດທ້າວສີວັນ ສີບຸນເຮືອງ ນັກແຕ້ມຮູບ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມທໍ້ຕໍ່ໂຊກຊະຕາ ຊີວິດຕ້ອງຜີກຜັນຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດໄຟຟ້າຊ໊ ອດເມື່ອປີ 2012 ຈົນເຮັດໃຫ້ລາວຫັ້ນເສຍແຂນທັງສອງຂ້າງ ແຕ່ວ່າທ້າວສີວັນລາວກໍຕັ້ງໝັ້ນສູ້ຊົນມາດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ ຈົນມີຜົນງານສະແດງສູ່ສາຍຕາຂອງຊາວໂລກທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ຄັນຊັ້ນກໍເຊີນ ທ່ານຜູ້ຊົມທ່ານຜູ້ຟັງພົບກັບທ້າວສີວັນໄດ້ເລີຍເນາະ ສະບາຍດີນ້ອງສີວັນ ສະບາຍດີສີວັນ ສະບາຍດີ ເຈົ້າ ຂອບໃຈທີ່ມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາ
ໂດຍ ຂອບໃຈທີ່ຮັບເຊີນນ້ອງມາອອກລາຍການນຳເຊັ່ນກັນ ເຈົ້າ ຂອບໃຈ ອືມ ເຈົ້າ ອັນ ກ່ອນອື່ນເນາະ ກໍຕ້ອງຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລ້ວກໍພູມໃຈນຳນ້ອງເນາະ ທີ່ວ່າບໍ່ດົນມານີ້ຫັ້ນ ນ້ອງກໍໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອ ງປະເທດລາວ ເອົາຜົນງານຂອງນ້ອງໄປສະແດງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ໂດຍ
ອັນ ບັດນີ້ເນາະ ທຳອິດນີ້ກໍຢາກ ອ່າ ຖາມນ້ອງ ອັນ ແດ່ວ່າ ມີຫຍັງເປັນແຮງບັນດານໃຈເຮັດໃຫ້ນ້ອງ ອ່າ ສ້າງສັນຜົນງານການແຕ້ມຮູບຂອງຕົນເອງ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າສູນເສຍແຂນທັງສອງຂ້າງ
ອ່າ ແຮງບັນດານໃຈຫຼັກໆກໍຄື ອ່າ ອ່າ ທີ່ວ່າຈັ່ງໃດ ແບບມັນ ອ່າ ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ເນາະ ຫຼັງຈາກເສຍແຂນ ຫຼັກໆແລ້ວກໍຄື ອ່າ ເຮົາ ອັນ

ກໍບໍ່ງາມປານໃດດອກ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ວ່າສຳລັບເຮົາ ເຮົາເຮັດໄດ້ລະມັນຮູ້ສຶກວ່າ ເອີ ມັນພູມໃຈລະເຮົາເຮັດໄດ້ ກໍເລີຍ ອ່າ ເຮັດໃຫ້ເຮົາ ອ່າ ມີຈຸດປະກາຍຕົວນັ້ນຂຶ້ນມາວ່າ ເອີ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້ ເຮົາຕ້ອງເ ຮັດໄດ້ ກໍເລີຍ ອ່າ ເລີ່ມຝຶກແຕ້ມຮູບຕັ້ງແຕ່ຕອນນັ້ນມາ ແລ້ວກໍຫາຄວາມຮູ້ ຫາຄວາມຮູ້ມາເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ເຈົ້າ ມີການລິເລີ່ມຜົນງານເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກຈັ່ງໃດແດ່
ອ່າ ແລກໆເນາະ ທຳອິດນ້ອງກະຝຶກແຕ້ມໄປກ່ອນ ແລ້ວກະ ອ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາແຕ້ມໄດ້ສ່ຳໃດສ່ຳໜຶ່ງ ເຮົາເອົາໂພສລົງໂຊຊຽວ ໂພສລົງໂຊຊຽວກະ ອ່າ ມີຄົນເຂົ້າມາ ອ່າ ຄອມເມັນ ແລ້ວກະມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ກ ຳລັງໃຈ ກະເລີຍ ອ່າ ມີກຳລັງໃຈຝຶກແຕ້ມມາຕະຫຼອດ ແລ້ວກະຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການທີ່ຈະ ອ່າ

ງານສິລະປະໄປແຕ້ມໃສ່ກັບເກີບ ແລ້ວກະໂພສລົງໂຊຊຽວ ອ່າ ຫຼາຍ ຫຼາຍຄົນເພິ່ນເຫັນເພິ່ນກະມັກ ແລ້ວກະນິຍົມ ແລ້ວກະຊ່ອຍສົ່ງເສີມເຮົາມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ເຈົ້າ ອັນນະ ຖາມຕື່ມວ່າ ຊ່ວງປີໃດທີ່ວ່າເຈົ້າ ເອົາຜົນງານລົງ ເວລາແຕ້ມຮູບໃສ່ເກີບ ແລ້ວມີລູກຄ້າມານະ ເພາະວ່າຂ້ອຍກະປາກົດເຫັນຢູ່ໃນໂຊຊຽວມີເດຍຢູ່ຫັ້ນນະ

ແມ່ນ ເຮົາເຂົ້າໄປເອົາຄວາມຮູ້ ແຕ່ວ່າການຝຶກແມ່ນນ້ອງເອົາມາຝຶກເອງຢູ່ກັບເຮືອນເລີຍ ແຕ່ວ່ານ້ອງ ນ້ອງສິບໍ່ໄປໃສ ສ່ວນຫຼາຍເປັນຄົນທີ່ວ່າເຈັບ ເຈັບຕົວຫຼາຍ ເພາະວ່າເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຄວາມຮູ້ສຶກເຮົ າມັນ ຍັງ ອ່າ ຍັງບໍ່ເປີດກວ້າງ ພໍ ພໍປານໃດ ລະກະໃຊ້ເວລາຕົວນັ້ນໄປກັບການຝຶກແຕ້ມຮູບ ຕັ້ງແຕ່ນ້ອງຝຶກແຕ້ມຮູບມານີ້ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ນ້ອງຟື້ນໂຕ ໜ້າຈະເປັນ 2013 ທີ່ວ່ານ້ອງເລີ່ມຝຶກແຕ້ມມາ ຈົນເຖິງປີ 2017 2018 ຈຶ່ງເອົາຜົ ນງານອອກມາໂຊ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ທາງໂຊຊຽວ ໂດຍ
ອັນ ບັດນີ້ຂໍອະນຸຍາດຖາມນ້ອງຄືນຕື່ມ ອັນຕອນນ້ອງເກີດອຸບັດຕິເຫດເນາະ ຢາກໃຫ້ເລົ່າສູ່ຟັງຄືນເລັກໜ້ອຍໄດ້ບໍ່ວ່າ ເປັນຈັ່ງໃດຈຶ່ງໄຟຟ້າຊັອດເຮັດໃຫ້ເສຍແຂນທັງສອງຂ້າງ ຂໍອະນຸຍາດຖາມໄດ້ເນາະ ຕົ ວນີ້ລະ ຊ່ວງນັ້ນນ້ອງຮຽນຫ້ອງໃດຫັ້ນນະ
ໂດຍ ອາ ຊ່ວງນັ້ນຄືກະຊ່ວງອັນນ້ອງພັກເທີມເນາະ ອາ ອາຍຸກໍປະມານ 12 ປີ ອາ ບໍ່ແມ່ນ ອາຍຸປະມານ 16 ປີ ເພາະມັນຫຼາຍປີແລ້ວ ອາຍຸປະມານ 16 ປີເນາະ 16 ປີກໍຄືຊ່ວງປະມານເດືອນ 8 ເຊິ່ງວ່າພັກ ພັກຮຽນ ກະເອົາ ໄດ້ເອົາເຫຼັກ ທີ່ຂຶ້ນໄປເຮັດໂຄງຫຼັງຄາເຮືອນເນາະ ເປັນຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ

ເຈົ້າ ບັດນີ້ມີຄວາມທໍ້ໃຈຫຍັງບໍ່ ຈາກແຕ່ກ່ອນເຮົາມີແຂນສອງຂ້າງ ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ວັນດີຄືນດີເພາະວ່າມາ ເຮົາ ເຮົາເສຍແຂນສອງຂ້າງນັ້ນໄປ ອາ ຊ່ວງອັນເສຍແຂນໄປແລກໆນີ້ ຄືວ່າຄວາມຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ນີ້ຫຼາຍເລີຍ ຄືວ່າເຖິງຂັ້ນກັບ ອາ ຄິດສິ ເອີ ຈົບຊີວິດເຈົ້າຂອງ ອາ ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າກະມີພໍ່ແມ່ອ້າຍນ້ອງ ເພິ່ນຊ່ອຍ support ເພິ່ນຊ່ອຍໃຫ້ກຳລັງໃຈເຮົາມາຕະຫຼອດ ລະ ມັນຖືກ ຢູ່ ຈຸດໆໜຶ່ງກໍເກືອບໄປທີ່ວ່າຈະຄິດຜິດ ແຕ່ວ່າຄິດວ່າ ຖ້າພໍ່ແມ່ເພິ່ນຢາກໃຫ້ເຮົາຕາຍແທ້ໆ ເພິ່ນຄືຊິບໍ່ ອັນ ສູນເສຍເງິນມາຮັກສາເຮົາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ ກະເລີຍ ປ່ຽນຄວາມຄິດໃໝ່ ຫຼັງຈາກປ່ຽນຄວາມຄິດໃໝ່ກໍເລີ່ມ ມາຝຶກແຕ້ມຮູບ ແລ້ວກໍເລີ່ມຊ່ອຍຕົວເອງເຮັດຫຍັງຕ່າງໆ ເພື່ອ ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນພາລະຂອງເພິ່ນ ໂດຍ ອືມ ເຈົ້າ ຖືວ່າການແຕ້ມຮູບນີ້ກໍເປັນການຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງໄປເນາະ ຈາກທີ່ວ່າ ຄິດທໍ້ແທ້ ໃຫ້ມັນ ເຮົາມີກຳລັງໃຈ ມີແນວເຮັດວ່າຊັ້ນສະເນາະ ສະໝອງບໍ່ໄດ້ອັນ ອັນຄຶດໄປເລື້ອຍເປື່ອຍ ແມ່ນ ໂດຍ

ທຸກຢ່າງກໍຕ້ອງເປັນຄອບຄົວ ຫຼືວ່າຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ຕ້ອງຊ່ອຍເຮົາ ເພາະວ່າ ໜຶ່ງກໍຄືບາດແຜເຮົາຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ຫາຍດີ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າບາດແຜເຮົາຫາຍດີ ເຮົາກໍເລີ່ມຝຶກຍ່າງ ຝຶກຫຍັງຕ່າງໆ ກໍ ມັນຟື້ນຕົວແລ້ວ ເຮົາ ກໍຕ້ອງ ຕ້ອງປ່ຽນ ອາ ລອງ ລອງຄຶດເບິ່ງວ່າ ເອີ ມັນໄດ້ເປັນໄປແລ້ວ ເຮົາກໍຢາກ ຢາກລອງເບິ່ງວ່າ ເຮົາຊິປັບສະພາບເຂົ້າກັບຮ່າງກາຍ ມັນໄດ້ບໍ່ ກະເລີຍ ອາ ຝຶກຂຶ້ນມາທີລະໜ້ອຍ ກະຄືຫຼັງຈາກນັ້ນ ກະຝຶກ ອາ ຊິ ກິນເຂົ້າເອງບໍ່ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນຸ່ງເຄື່ອງເອງ ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ກໍພະຍາຍາມ ພະຍາຍາມຝຶກໃຫ້ກັບ ໃຫ້ມັນຊິນກັບປັດຈຸບັນ ທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ເປັນສະພາບໃໝ່ ຂອງຕົວເອງ
ເຈົ້າ ອາ ບາດນີ້ຖາມຕໍ່ເນາະ ອັນ ຢາກໃຫ້ນ້ອງເລົ່າສູ່ຟັງໄດ້ ເລື່ອງຜົນງານຂອງນ້ອງທີ່ວ່າໄດ້ໄປສະແດງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຫັ້ນ ເປັນຮູບລັກສະນະໃດ
ອັນ ອາ ຜົນງານທີ່ນ້ອງເອົາໄປວາງສະແດງ ກະເປັນຜົນງານທີ່ວ່າ ເປັນຜົນງານທີ່ເພິ່ນໃຫ້ ອາ ທຳອິດ ອາ ໂຕຜົນງານຫຼັກໆເນາະ ນ້ອງຊິເວົ້າຜົນງານຫຼັກໆກ່ອນ ອາ ກໍຄືຜົນງານທີ່ ອາ ເພິ່ນໃຫ້ໂຈດມາ ກໍຄືກ່ຽວ ກັບການ ອືມ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ຂອງ ຂອງໂລກ ກະຄືການບໍ່ໃຫ້ເກີດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ແລ້ວກະການປູກຕົ້ນໄມ້ ຫຼືວ່າຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັນ ນ້ອງກໍເລີຍ ເອີ ໄດ້ສ້າງຜົນງານ ຜົນງານໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງເ ປັນອັນ ງານທີ່ນ້ອງຄິດຂຶ້ນມາວ່າ ຄອນເຊັບເພິ່ນໃຫ້ມາໂຕນີ້ ນ້ອງສ້າງຂຶ້ນມາໂຕນີ້ ມັນຕ້ອງ ເອີ ຕົງກັບຄອນເຊັບເພິ່ນ ກໍເລີຍໄດ້ຜົນງານໜຶ່ງທີ່ວ່າເປັນ ອ່າ ເວົ້າຄ່າວໆກໍໄດ້ເນາະ ກໍຄື ອ່າ ລູກໂລກ ຄືກັບມີຄົນນະ ຊ່ອຍ ເຈົ້າ ຫຼືວ່າແຍກຂະຫຍະປະມານນີ້ ແລ້ວກະແຍກຂະຫຍະ ປູກຕົ້ນໄມ້ທົດແທນກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ອ່າ ເປື້ອນໄປກັບໂລກ
ອືມ ເປັນຈັ່ງໃດ ເວົ້າຫຍໍ້ໆສູ່ຟັງແດ່ ໄດ້ມີໂອກາດໄປຮ່ວມງານຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍເນາະ
ອໍ ໂດຍ ການໄດ້ໄປຮ່ວມງານຄັ້ງແລກບໍ
ໂດຍ ເວລາຄັ້ງແລກ ແລ້ວກະຕື່ນເຕັ້ນ ແລ້ວກະ ເອີ ຮູ້ສຶກ ເອີ ພູມໃຈໃນຕົວເອງ ເພາະວ່າມັນເປັນຄວາມຝັນຂອງເຮົາແລກໆຢູ່ແລ້ວວ່າ ອ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາສ້າງຜົນງານໃຫ້ກັບ ອ່າ ຄົນລາວ ແລ້ວກະຢາກໃຫ້ ອ່າ ຄົນທັງໂລກ ອັນ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ອ່າ ຄົນລາວກະມີຄວາມສາມາດຄືກັນ ອ່າ ມີ ອ່າ ຄວາມສາມາດບໍ່ແພ້ຊາດໃດໃນໂລກແຫຼະ ແຕ່ວ່າ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍເປັນນ້ອງທີ່ວ່າໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໄປ ຖືວ່າເປັນກຽດ ແລ້ວກໍດີໃຈ ຖືວ່າຄວາມ ຝັນຂອງນ້ອງກໍສຳເລັດໄປອີກ ອ່າ ບົດໜຶ່ງແລ້ວເນາະ ອ່າ ເຂົາເຈົ້າຈັດທຸກໆປີບໍ ງານແບບນີ້ ຄືຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າດົນໆເຂົາຈັດເທື່ອໜຶ່ງ ງານນີ້ແມ່ນແລ້ວ ເພິ່ນຈັດທຸກປີເລີຍ ບາງ ບາງຄັ້ງເພິ່ນຈັດ ອ່າ ປີໜຶ່ງສອງ ສອງ ສ ອງເທື່ອ ເພາະວ່າເພິ່ນຊິຄັດເອົາຄົນພິການທີ່ວ່າຢູ່ໃນລາວ ທີ່ວ່າມີຄວາມສາມາດ ມີຄວາມເກັ່ງ ຫຼືວ່າທາງດ້ານໃດກໍຕາມ ເພາະວ່າເພິ່ນຈະບໍ່ຈຳກັດສະເພາະວ່າງານສິລະປະ ເພິ່ນຈະສົ່ງເສີມເບິດທຸກດ້າ ນເລີຍ ທີ່ວ່າຂອງຄົນພິການບໍ ຫຼືວ່າຜູ້ໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ເພິ່ນຈະນຳໄປໂຊ ເພາະວ່າໂຕນີ້ແມ່ນນ້ອງກະເປັນຄົນທີສອງຂອງຄົນປະເທດລາວນະ ເພາະວ່າ ເຈົ້າ ຄົນແລກກະມີຜູ້ໜຶ່ງແລ້ວ ຄືເອື້ອຍສີຕາບໍ
ໄດ້ ອ່າ ອັນ ເພິ່ນໄດ້ເອົາຜົນງານການຈັກສານໄປໂຊຄັ້ງ ຄັ້ງແລກ ອັນນ່າ ລິຂະສິດທີ່ວ່າເຮົາໄປແຕ້ມຮູບຫັ້ນນະ ເຮົາມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການເລີຍຫວາ ຄືຈັ່ງໃດ

ຜົນງານໂຕນັ້ນຫັ້ນ ເພິ່ນເອົາໄປວາງສະແດງຢູ່ໃສນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າເພິ່ນຊື້ລິຂະສິດຂອງນ້ອງໄປລະ ເອົາໄວ້ທະນາຄານບໍ ຫຼືວ່າໄປບ່ອນຫໍສິລະປະ ຫຼືຈັ່ງໃດເນາະ ອ່າ ໂດຍ ໂຕເພິ່ນໄດ້ລິຂະສິດໄປນີ້ກໍຄື ອ່າ ຜົນ ງານນີ້ເພິ່ນຈະເອົາໄປວາງສະແດງຢູ່ ຫ້ອງທະນາຄານຂອງ ຫ້ອງວາງສະແດງຂອງທະນາຄານ Maybank ເນາະ ໂດຍ ແລ້ວ ອ່າ ຜົນງານຂອງຮູບມັນຊິ ອ່າ ເພິ່ນຊິເອົາໄປໃຊ້ໃນການສະກຣີນເສື້ອ ຫຼືວ່າສະກຣີນຖົງກ ະເປົາ ຫຼືວ່າສະກຣີນງານຕ່າງໆທີ່ວ່າເພິ່ນສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ໄດ້ ເພາະວ່າໂຕນີ້ມັນເປັນສິດຂອງເພິ່ນລະ ແຕ່ວ່າຜົນງານຫຼັກໆທີ່ນ້ອງໄດ້ແຕ້ມໄປ ກໍຄືໄດ້ໄປວາງສະແດງຢູ່ຫ້ອງສະແດງຂອງທະນາຄາ ນ Maybank ແລ້ວ ເຈົ້າ
ອໍ ໃຊ້ເວລາແຕ້ມຮູບນີ້ແນວໃດ ຫຼືວ່າເວລາເຮົາທໍ້ ເຮົາກໍບໍ່ເອົາໂຕນີ້ ເອົາໂຕໃໝ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າເອົາຈົນຄັກໃຈ
ໂດຍ ອ່າ ຊ່ວງເວລາແຕ້ມຮູບນີ້ ເຮົາແຕ້ມໄປຊ່ວງໃດຊ່ວງໜຶ່ງເນາະ ເພາະວ່າອັນ ໜຶ່ງກໍຄືເວລາ ຄັນແມ່ນລູກຄ້າ ຫຼືວ່າເພິ່ນນັ້ນໃຫ້ເວລາເຮົາເນາະ ກໍຄືກັບການຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັບເວລາ ເຮົາກໍຕ້ອງ ເອີ ໜຶ່ງຄືເ ຮົາຕ້ອງໄດ້ ອ່າ ແຕ້ມໃຫ້ມັນ ອ່າ ສົມບູນແບບ ແຕ່ວ່າມັນກຳຈັດ ອ່າ ກໍຄືຂໍ້ຈຳກັດກໍຄືເວລາເນາະ ບາງຄັ້ງຕ້ອງແຕ້ມໄປກໍຮູ້ສຶກວ່າ ອື ໂຕນີ້ມັນ

ໄປອັນແຕ້ມສະເພາະຕອນທີ່ເຮົາຍັງ ອ່າ ໃຈຮ້ອນຢູ່ ພາບມັນສິໄປກັນໃຫຍ່ເລີຍ ມັນສິ ມັນສິໄດ້ເລີ່ມໃໝ່ເລີຍ ເພາະວ່າມັນສິຄຸມອາລົມເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ຕ້ອງໃຊ້ສະມາທິ ແລ້ວກະໃຫ້ອັນອາລົມເຮົາມັນ ດີ ສະມາທິເຮົາມັນນິ້ງ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ໂດຍ
ບັດນີ້ເນາະ ອັນ ກໍກ່ຽວໃສ່ຜົນງານໂຕເກົ່າຄືນກ່ອນຫັ້ນແຫຼະ ວ່າຮູບທີ່ນ້ອງແຕ້ມ ອັນ ຫັ້ນ ເພິ່ນກໍໃຫ້ຫົວຂໍ້ມາ ລະໃຊ້ເວລາແຕ້ມດົນບໍ່ຫັ້ນຈຶ່ງແລ້ວຫັ້ນ ໂຕເອົາໄປວາງສະແດງຢູ່ທະນາຄານເມແບັງ
ເຈົ້າ ໂດຍ ຫົວຂໍ້ນີ້ເພິ່ນໃຫ້ເວລາສາມວັນ ອ່າ ປົກກະຕິເພິ່ນ ອັນ ເພິ່ນນັດວ່າໃຫ້ເວລາເຈັດວັນ

ນ້ອງເຮັດໂຕເວທະຮູບໂຕນີ້ແມ່ນສາມວັນ ແຕ່ວ່າການແຕ້ມແທ້ຢູ່ປະມານສອງວັນ ເຫຼືອອີກໜຶ່ງວັນນັ້ນແມ່ນການ ການຄິດໄອເດຍທີ່ວ່າເຮົາສິສ້າງຜົນງານຂຶ້ນມາໃຫ້ມັນຕົງຄອນເຊັບກັບເພິ່ນ ໂດຍ ອືມ ເຈົ້າ ແ ລະ ອັນທີ່ຮູບນ້ອງແຕ້ມນີ້ ອ່າ Miss Universe ລາວ 2022 ຫັ້ນນະ ອັນໂຕນັ້ນແມ່ນນ້ອງແຕ້ມຮູບຊື່ໆບໍ່ ຫຼືວ່ານ້ອງອອກແບບຊຸດນັ້ນ

ໄອເດຍເນາະ ທຳອິດແມ່ນຕ້ອງ ເຮົາຕ້ອງຫາໄອເດຍ ຫຼືວ່າຈຸດ ອັນ ຈຸດທີ່ ອ່າ ປະກາຍໃຫ້ເຮົາອັນຢາກແຕ້ມຮູບຂຶ້ນມາກ່ອນ ອ່າ ບາງເທື່ອເຮົາກະເຫັນອັນສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງນີ້ແຫຼະ ລະມັນ ເຮົາເຫັນປຸບລ ະມັນສື່ອາລົມໄດ້ ເຮົາກໍດຶງພາບນັ້ນຂຶ້ນມາແຕ້ມ ອ່າ ສ່ວນການແຕ້ມຂອງນ້ອງ ຄວາມຍາກງ່າຍກໍຄືນ້ອງເປັນຄົນບໍ່ມີມືເນາະ ກໍຄືເຮົາບໍ່ມີມືທີ່ຈະແຕ້ມຄືຄົນປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າ ເຈົ້າ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຮ່າງກາຍ

ເຈົ້າ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ແລ້ວນ້ອງກໍບໍ່ທໍ້ ພະຍາຍາມໃຊ້ທຸກຢ່າງທີ່ວ່າເຮັດໄດ້ເນາະ ອັນ ສັດສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ອືຮື ບັດນີ້ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຜົນງານການແຕ້ມຮູບຂອງນ້ອງນີ້ ພໍຈື່ໄດ້ບໍ່ວ່າທັງໝົດນີ້ມີທໍ່ໃດແລ້ວ ລະປ ະທັບໃຈໂຕໃດແດ່ ເຈົ້າ ອ່າ
ຜົນງານທີ່ປະທັບໃຈສຸດໆ ໜ້າຈະເອົາໂຕຂອງທີ່ໄດ້ໄປວາງຢູ່ ສະແດງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍເນາະ ເພາະວ່າໂຕນີ້ໜ້າຈະພູມໃຈສຸດຂອງນ້ອງລະ ແລະ ຜົນງານທີ່ນ້ອງໄດ້ສ້າງສັນຂຶ້ນມານີ້ ນ້ອງຄ່າວໆໄດ້ສິປ ະມານ ອ່າ ຫ້າຫົກຮ້ອຍ ຫຼືວ່າມາກກວ່ານັ້ນ ບາງເທື່ອກໍຫຼາຍກວ່າຫັ້ນກໍເປັນໄດ້ ໜ້າຈະເຂົ້າຫຼັກພັນຢູ່ ເພາະວ່າບໍ່ວ່າຈະເປັນແຕ້ມໃສ່ອັນເກີບ ຫຼືວ່າຜົນງານຕ່າງໆ ທີ່ຜົນງານທີ່ວ່ານ້ອງຍັງບໍ່ໄດ້ອັບໂຫຼດລົງກັບໂ ຊຊຽວກໍຫຼາຍເນາະ ເພາະວ່າບາງແຂກ ອັນ ລູກຄ້າບາງຄົນເພິ່ນກໍ ບໍ່ຢາກໃຫ້ໂຊ ເພິ່ນ ເພິ່ນຢາກ ອ່າ ເກັບໄວ້ສ່ວນຕົວເພິ່ນ ປະມານນີ້ ໂດຍ ອືມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ນອກຈາກແຕ້ມຮູບແລ້ວ ອັນ ຍັງມີຜົນງານສິລະປະອັນໃ ດອີກ
ອ່າ ນອກຈາກຮູບແຕ້ມ ເຮົາກະ

ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີວັດນີ້ ນ້ອງກໍຢາກຮັບຢູ່ ແຕ່ວ່ານ້ອງຍັງບໍ່ເຄີຍຮັບເນາະ ເພາະວ່າສ່ວນຫຼາຍແລ້ວນ້ອງຈະຮັບແຕ່ສະເພາະ ອ່າ ງານຝາຜະໜັງຕົກແຕ່ງຮ້ານອາຫານ ອ່າ ເຈົ້າ ຫຼາຍຮ້ານທີ່ວ່າເພິ່ນນັ້ນໃຫ້ນ້ອງ ໄປຕົກແຕ່ງໃຫ້ ແລະກໍໄດ້ແຊໄອເດຍກັບເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະກໍໄດ້ສ້າງຜົນງານໂຕນີ້ກໍຫຼາຍເນາະ ເພາະໂຕນີ້ກໍເປັນງານ ງານປະຈຳ ແຕ່ວ່າໂຕນີ້ມັນສິເປັນຄ້າຍໆຄືກັບ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ອອກສະຖານທີ່ເລີຍ ໂ ດຍ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບທີ່ ເຈົ້າ ໂດຍ

ເຈົ້າ ຄຳຖາມສຸດທ້າຍ ຢາກຝາກເຖິງຫຍັງເຖິງຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້ຖອຍໃນຊີວິດຢູ່ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາສູ້ ອໍ ໂດຍ ສຸດທ້າຍນີ້ກະ ຖ້າເຮົາຄິດວ່າເນາະ ອືມ ທຸກຄົນໜ້າຈະ ໜ້າຈະ ອື ມີອັນ ເອີ້ນວ່າ ມີຄວາມ ອັນ ທໍ້ແທ້ ໃນບາງຄັ້ງທີ່ ວ່າ ເຮົາໃຊ້ຊີວິດໄປ ບໍ່ວ່າ ສົມມຸດມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ມື້ຕໍ່ໄປບາງເທື່ອເຮົາທໍ້ແທ້ ປະສົບກັບອີ່ຫຍັງຕ່າງໆທີ່ວ່າມັນທໍ້ແທ້ ນ້ອງຄິດວ່າໃຫ້ເຮົາ ອັນ ອົດທົນ ແລະກະມີສະຕິ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ໃຫ້ເບິ່ງຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ ວ່າເພິ່ນຄອຍຊັບພອດເຮົາ ຫຼືວ່າ ອ່າ ເບິ່ງຜູ້ທີ່ວ່າເພິ່ນໃຫ້ ອັນ ເອີ້ນວ່າ ໃຫ້ແນວຄວາມຄິດເຮົາທີ່ມັນເປັນຄວາມຄິດບວກ ເຮົາເຮັດໃນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດ ນ້ອງວ່າ ອ່າ ການທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ກໍຄື ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກ ແລະກະເຮັດໃນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາໄປເລື້ອຍໆ ອ່າ ຄືນ້ອງຄິດວ່າມື້ໜຶ່ງມັນຕ້ອງພົບປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະວ່າເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກ ໂດຍ ອືມ ເຈົ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ເນາະ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ນ້ອງສີວັນຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າມາແຊປະສົບການ ແລະກະມາໃຫ້ຄະຕິເຕືອນໃຈກັບຄົນຫຼາຍໆຄົນທີ່ວ່າມີຄວາມທໍ້ແທ້ເນາະ ວ່າໃຫ້ມີສະຕິ ແລະກະ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກເນາະ ແລະກະຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຂອບໃຈ ນ້ອງຫຼາຍໆເດີ້ ເອີ ເດີ້ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈທາງລາຍການ ຂອບໃຈຫຼາຍ ສີວັນ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດສຸພັດຕາ ຫຼັງຈາກສຳພາດສີວັນໄປແລ້ວຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດ
ອໍ ກໍຮູ້ສຶກວ່າມີກຳລັງໃຈຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ເພາະວ່າ ບາງເທື່ອຄົນເຮົາອາດຈະບໍ່ມີພ້ອມເບິດທຸກຢ່າງ ແຕ່ວ່າມາຟັງນ້ອງສີວັນແລ້ວ ກໍມີຄວາມຄິດວ່າ ເອີ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມັກ ແລະກໍບໍ່ຕ້ອງທໍ້ແທ້ຕໍ່ໂຊ ກຊະຕາ ເຈົ້າ ກໍຖືວ່າໄດ້ບົດຮຽນດີໆຈາກລາວ ເຮົາກໍໄດ້ກຳລັງໃຈ ໄດ້ກຳລັງໃຈ ຫຼືວ່າເປັນ ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກສີວັນ ແລະກໍຄິດວ່າທ່ານຜູ້ຟັງທ່ານຜູ້ຊົມກໍຄົງຈະໄດ້ແຮງບັນດານໃຈດີໆຈາກສີວັນ ແມ່ນແ ລ້ວ ເຈົ້າ ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ແລະ ກໍໃຫ້ກົດໄລກົດແຊໄປນຳກັນເດີ້ ເດີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ